ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈຳນວນຫຼາຍພັນຫົວໜ່ວຍໃນລາວ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານ ໂດຍຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ໜ້ອຍກວ່າທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ປີມາແ ລ້ວ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນທະລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຍອມຮັບວ່າ ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຈຳນວນຫຼາຍໃນລ າວ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ໃນສ່ວນກ່ຽວກັບການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ຈາກ 900,000 ກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຫາກແຕ່ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 3,000 ກວ່າແຫ່ງ ພົບວ່າສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍກຳນົດ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ພວ ກເຮົາລົງໄປໃນປະມານ 3,000 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານນີ້ ພວກເຮົາກໍສັງເກດເຫັນວ່າ ຍັງມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ລະອຽດ ຮູ້ຢູ່ວ່າມີແຈ້ງການ ການປັບຂຶ້ນຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ແຕ່ວ່າລາຍລະອຽດຂອງແຈ້ງກາ ນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ ເພາະສະນັ້ນ ກໍໃຫ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີລັກສະນະຊັກຊ້າ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ເຮົາກຳນົດວ່າໃຫ້ປັບໃນໄລຍະເດືອນ 5 ປີ 2018 ມີຫຼາຍບໍລິ ສັດກໍເລື່ອນເວລາ ແຕ່ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໄດ້ ໃນລະດັບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ຍັ ງມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຫຼື SME ຄິດເປັນສັດສ່ວນເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນ SME ທັງໝົດໃນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ໂດຍການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ໜ້ອຍກວ່າ ທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ລະບຸວ່າມີ SME ຈຳນວນ 124,830 ລາຍ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າ ມີ SME ຫຼາຍກວ່າ 25,000 ລາຍ ທີ່ຈ່າຍຄ່າແຮງຕ່ຳກວ່າກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແຮງງານໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາບການໂດຍລວມໃນພາກທຸ ລະກິດເອກະຊົນລາວໃນປັດຈຸບັນ ມີສະພາບການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວ ເພາະວ່າມີ SME ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ປະສົບບັນຫາຂາດທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ SME ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກທະນາຄານນັ້ນ ຖື ເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງໄປດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານລັດ ທີ່ໄດ້ລຽກຮັບເອົາສິນບົນຈາກບັນດາ SME ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນ ວ່າ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ຜູ້ຢືມເງິນມາລົງທຶນລຸກທຶນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການເກັບພາສີທີ່ດິນ ພາສີອາກອນ ນັບທັງການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ມີລັກສະນະເວົ້າໄດ້ເວົ້າເອົາ ຜ່ານຫຼາຍຂອດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ ະກອບການທຳມາຫາກິນບໍ່ມີເງິນຈ່າຍ ກາຍເປັນລົ້ມລະລາຍ ສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລະດັບລົງຈາກ 141 ລົງມາເປັນ 151 ໃນ 190 ປະເທດໃນໂລກ ຊຶ່ງເປັນບັນຍາກາດບໍ່ດີເລີຍ ສ່ວນທ່ ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າບັນດາ SME ໃນລາວ ມີສັດສ່ວນຄິດເປັນ 97 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນວິສາຫະກິດທັງໝົດ ທັງຍັງມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ຄິດເປັນ 16 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນລາວ ແລະ ມີການຈ້າງງານເຖິງ 63 ເປີເຊັນ ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດອີກດ້ວຍ ຫາກແຕ່ວ່າການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ມາ ດຕະຖານສາກົນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກັບຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍປາກົດວ່າມີ SME ພຽງ 12 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມ ເພື່ອການພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສ່ວນ 88 ເປີເຊັນ ຍັງ ບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນແຕ່ຢ່າງໃດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງລະດົມທຶນສົ່ງເສີມ SME ຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ກໍຢືນຢັນວ່າທະນາຄານໂລ ກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພັດທະນາ SME ໃນລາວ ມູນຄ່າລວມ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2014 ຫາ 2019 ແຕ່ກໍປາກົດວ່າ ໄດ້ມີການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SME ພຽງ 42 ລາຍ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງ 4.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເ ທົ່ານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້າໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວົງການຂອງລັດຖະບານລາວເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA